ປາກົດວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກັບເຫດຜົນຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າ ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວປີ 2020 ຄວນປະກອບດ້ວຍຄຳຖາມໃນການໂອ ນເປັນສັນຊາດ ເພື່ອຕັດສິນໃຈເອົາຈຳນວນຂອງພວກທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຢູ່ໃນປະເທດ ພວກທີ່ຄັດຄ້ານພາກັນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຈະຫັກຫ້າມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ໃຫ້ປະກອບສ່ວນໃນການນັບຈຳນ ວນພົນລະເມືອງ ໂດຍປະປ່ອຍພວກປະຊາຊົນທັງໝົດໃນບາງຫົວເມືອງ ແລະ ບາງລັດ ສະລາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງານວ່າ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກມາເຖິງສານສູງສຸດ ລຸນຫຼັງສານລັດຖະບານກາງຫຼາຍແຫ່ງໃນນ ະຄອນນິວຢອກ ແລະ ຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ຢັບຢັ້ງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມີຄຳຖາມໃໝ່ຕື່ມ ກະຊວງການຄ້າພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ານີ້ ດັ່ງສາລີຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ພວກ ປະທ້ວງທັງຫຼາຍພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເພີ່ມໃສ່ຄຳຖາມໃນດ້ານສັນຊາດ ໃນບັນດາຄຳຖາມທັງຫຼາຍໃນການສຳຫຼວດ ສຳມະໂນຄົວ ພວກຕໍ່ຕ້ານການເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຄຳຖາມທີ່ວ່ານັ້ນຈະສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເຊື້ອສາຍສະເປນ ທ່ານ ເດລ ໂຮ ທະນາ ຍຄວາມປະຈຳມະຫາວິທະຍາໄລ UCLU ກ່າວວ່າ This case, this question, are you a citizen? It's not about a line on a ໃນກໍລະນີນີ້ ຄຳຖາມນີ້ ເຈົ້າເປັນສັນຊາດບໍ່ ມັນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບແຖວຢູ່ໃນແບບຟອມ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ແຕ່ລະຄົນຢູ່ໃນອາເມລິກາຈະຖື ກນັບຫຼືບໍ່ ການຄຳນວນຂອງລັດຖະບານເອງກໍຄືວ່າ ການບັນຈຸຄຳຖາມຂໍ້ນີ້ລົງໄປໃນບົດສຳຫຼວດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ 6 ລ້ານ 5 ແສນຄົນບໍ່ຕອບຄຳຖາມ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນບົດສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວແຫ່ ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວຈະມີຂຶ້ນທົດສະວັດໜຶ່ງເທື່ອໜຶ່ງ ທັງຈະໃຊ້ຫຼາຍບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ຈະໃຊ້ເງິນປະມານແປດຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາໃນເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ ພວກຕໍ່ຕ້ານຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເວົ້າວ່າ ແຜນການຂອງລັດຖະບານແມ່ນສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ໃຫ້ປະກອບສ່ວນ ອັນນີ້ແມ່ນອາດລວມທັງໝົດຂອງປະຊາຄົມເລີຍ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ ວມໃນດ້ານການເມືອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການໄດ້ຮັບທຶນຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອການສຶກສາ ສຳລັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການຮັບໃຊ້ບໍລິການມະຫາຊົນ ທ່ານນາງ ນານາ ຈີເອັມຟີ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິ ຫານຂອງອົງການຊາວຜິວດຳສະເພາະເລື່ອງການເຂົ້າເມືອງ ກ່າວວ່າ The administration's push for a citizenship question is part and parcel of ການຊຸກຍູ້ຂອງລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້ມີຄຳຖາມເລື່ອງສັນຊາດ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນເລື່ອ ງກີດກັນເຊື້ອຊາດໃນການນັບຈຳນວນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງສີຜິວໜ້ອຍລົງ ລວມທັງພວກເຂົ້າເມືອງຜິວດຳ ເພື່ອແຍກພວກເຮົາອອກຈາກປະຊາຄົມ ອອກຈາກແຫຼ່ງບໍລິການ ແລະການມີຕົວແທນ ສານສູງສຸດແ ບ່ງແຍກກັນຕາມແນວທາງຂອງອຸດົມການ ມີທ່າທາງວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງແບບ 5 ຕໍ່ 4 ໂດຍເຂົ້າຂ້າງລັດຖະບານທຣຳ ຄາດວ່າ ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ທ່ານ Hans von Spa

ຄຳຖາມໃດຄວນໃຫ້ມີຢູ່ໃນບົດສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຂໍ້ອ້າງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານນັ້ນ ຈະຊົງຕົວຢູ່ໄດ້ຢູ່ໃນສານດັ່ງກ່າວ ສຳລັບພວກທີ່ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມຄຳຖາມໃສ່ ໂຕ້ ແຍ້ງວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ຖາມໄປເຖິງວ່າ ຄົນຜູ້ນັ້ນມາຢູ່ປະເທດນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫຼືບໍ່ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄຳຖາມທັງໝົດຢູ່ໃນບົດສຳຫຼວດແມ່ນເລື່ອງລັບ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ກົມສະຖິຕິຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈ ະເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ອົງການໃດຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA